ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸ ຢູ່ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 9 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການມື້ນີ້ ດັ່ງເດີມ ຂໍນຳເອົາຂ່າວຄາວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈ ສາລະຄະດີ ການວິ ເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງປະກາດຕ້ອງການ EP ສຳລັບພາກລາຍການພາສາລາວ ນະທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສ ຽງ SBS Radio ສຳພາດກ່ຽວກັບການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ຄົນລາວໃນລັອກດາວໃນຂົງແຂວງຊິດນີ ການສະປອນເຊີເອົາຄົນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍບັງຄັບໃຫ້ຄົ ນອົດສະຕຣາລຽນ ຮ້ອງຂໍເພື່ອກັບບ້ານກັບທີ່ໃນຕ່າງປະເທດ ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຖ້າມີເວລາພໍ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເ ພີ່ມຄວາຣັນຕີນຄົນທີ່ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຈາກ 14 ມື້ມາເປັນ 28 ມື້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນຕໍ່ມື້ ແລະ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊີງຖ້ວຍຊະນະເລີດ Suzuki ມີບັນຫາ ມາເວົ້ າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 12 ຫຼາຍພັນຄົນ ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ໄຟເຊີ ວິກຕໍເຣຍມີສູນກາງສັກຢາວັກຊີ ນແບບໃຫ້ສັກໂດຍຂັບລົດຜ່ານເຂົ້າໄປ ໂຕກຽວໂອລິມປິກຈົບສິ້ນລົງແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຫຼາຍພັນຄົນຂອງມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 12 ນະທີ່ 8 ຂົງເຂດ ພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນຕົ ກຂອງຊິດນີ ທີ່ຖືກໂຄວິດ-19 ອາລະວາດຢ່າງແຮງ ຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ໄຟເຊີໃຫ້ໃນມື້ນີ້ທີ 9 ສິງຫາ 2021 ນັ້ນຈະຖືກສັກໃຫ້ຢູ່ທີ່ໂອລິມປິກພາກຂອງຊິດນີ ຈົນກວ່ານັກຮຽນນັກສຶກສາທັງໝົດ 24,000 ຄົນຈະຖືກສັກ ໃຫ້ເຂັມທີໜຶ່ງ ເວລານີ້ 12 ຄຸ້ມຂອງເຂດເທດສະບານເພັນຣິດ ບັດນີ້ຖືກລັອກດາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຊິດນີ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນເຂດຂອບຂອງຊິດນີ ແລະ Far Western ຕົກຢູ່ໃນກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ທີ່ຄືກັນກັບ 8 ເຂດເທດສະບານທີ່ມີຄວາມຮ້ອນວົນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 11 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ຈາກຄົນທີ່ຖືກກວດເບິ່ງ 38,000 ຄົນ ທັງ 11 ລາຍໃໝ່ນັ້ນ ມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງກໍລະນີອື່ນໆກ່ອນນີ້ ແຕ່ມີຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວຢູ່ໃນຄວາຣັນຕີນທຸກເວລາເມື່ອເປັນມັນຢູ່ ໃນເວລານີ້ ຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 40 ປີໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ຕາມສູນກາງຕ່າງໆ ເກົ້າແ ຫ່ງຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີໜັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ສັກໃຫ້ໄດ້ ຈາກການຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໝໍກ່ອນ ຄົນວິກຕໍເຣຍທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີລົງໄປ ບັດນີ້ສາມາດໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ໃນສູນກາງສັກຢ າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍນັ້ນຈະຖືກສັກໃຫ້ ໃນເກົ້າແຫ່ງຫົນ ແລະ ຕ້ອງມີໜັງສືຈາກທ່ານໝໍຢັ້ງຢືນໃຫ້ສັກໄດ້ ບັດນີ້ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີບ່ອນສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແບບເຂົ້າໄປໃຫ້ສັກໂດຍຂັບລົ ດຜ່ານເຂົ້າໄປ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນສະຖານທີ່ແລກໆ ຄືຢູ່ໜ້າທີ່ຮ້ານ Bunnings ໃນເຂດພາກເໜືອສຽງຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນ Melbourne Sally Capp ເຈົ້າກຳແພງເມືອງ Lord ຊີ້ແຈງຕໍ່ Nine Network ວ່າ

ຄົນໃນກຸງເຄນໃນຄວີນສແລນ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນອາບໍຣິຈີໂນທີ່ຢາຣາບາ ກຳລັງລໍຖ້າຟັງກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດນັ້ນຢູ່ ເຄນ ແລະ ຢາຣາບາຖືກລັອກດາວມາແລ້ ວສາມມື້ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນຂັບລົດຕັກຊີຄົນໜຶ່ງຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຖິງສອງສາມມື້ເມື່ອເປັນມັນຢູ່ Contact Tracer ຟ້າວຟັ່ງຕິດຕໍ່ຫາຄົນທີ່ອາດໄປມາໂດຍນັ່ງລົດຕັກຊີຂອງຜູ້ກ່ຽວລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກໍລະກະດາ ຫາ 5 ສິງຫາ 2021 ລັອກດາວນີ້ຈະຈົບສິ້ນລົງໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ ຄືສອງມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ Victoria ປະກາດເຄນ ແລະ ເຂດເທດສະບານຢາຣາບາ ເປັນເຂດ Red Zone ຄືຮ້ອນວົນ ມີອັນຕະລາຍ ຂຶ້ນແລ້ວ ຄົນ Victoria ໃນຂົງເຂດຕ່າງ ໆນັ້ນກັບບ້ານກັບທີ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ແລະ ຄວາຣັນທີນ 14 ມື້ Northern Territory ກໍປິດຊາຍແດນສຳລັບສອງເຂດນັ້ນ ຍ້ອນເຂດ Red Zone 19 ແຫ່ງໃນ Queensland ອັນມີດ້ວຍເຄນ ທ່ານ Gunner ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Northern Territory ເວົ້າວ່າ ກົດເກນໃ ໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າບ່ອນຄວາຣັນທີນທີ່ Howard Spring ຈະບໍ່ມີຄົນລົ້ນຄວາມສາມາດ ສະມາຊິກທີມໂອລິມປິກອົດສະເຕຣເລຍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ກັບມາຈາກກຸງໂຕກຽວໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈະມາຮອດມາເຖິງດາວິນໃ ນມື້ນີ້ ແລ້ວຈະໄດ້ໄປຄວາຣັນທີນ ໄຟປ່າໃນຢູໂຣບເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຕື່ມອີກຖືກສຸກເສີນໄປຈາກບ້ານຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດກຣີສ ເມື່ອທີ່ໜ່ວຍດັບເພີງຕ່າງໆນານາ ແລະ ໜ່ວຍສຸກເສີ ນຕໍ່ສູ້ໄຟປ່າປະມານ 12 ຫົນແຫ່ງທົ່ວປະເທດກຣີສຢູ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິ່ນຖືກສຸກເສີນໂດຍທາງເຮືອຈາກເກາະອີເວຍ ເມື່ອທີ່ກຳລັງດັບເພີງມີຄວາມຍາກຊາໃນການຄວບຄຸມໄຟປ່າ ນະ ທີ່ນັ້ນ ທີ່ເປັນ ເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດກຣີສ ເຄຫະສະຖານຫຼາຍໂຫຼທີ່ເປັນບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດຖືກໄຟປ່າເຜົາຜານ ຍ້ອນທີ່ປະເທດກຣີສຖືກຄື້ນຄວາມຮ້ອນອັນຮ້າຍແຮງແທ້ໆສຳລັບບຸລຸດ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ເກາະອີເວຍເວົ້າວ່າ Whatever you see from here is just ruins

Campo Marino ໃນຝັ່ງທະເລອາດຣີອາຕິກ ຍ້ອນໄຟປ່າກຳລັງມຸ່ງໜ້າເຂົ້າຫາຢູ່ ໄຟປ່າຕ່າງໆກຳລັງອາລະວາດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອີຕາລີ ແລະ ເກາະຊີຊີລີ ແລະ ຊາດີເນຍຢູ່ ໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ການທີ່ປະເ ທດອົດສະຕຣາເລຍໃຫ້ສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປັ່ນຄວັນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ນອງຂຶ້ນ ການສຶກສາເບິ່ງໂດຍ Greenpeace ທີ່ວິເຄາ ະເບິ່ງຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ສັນຍາຂອງແຕ່ລະປະເທດຕາມສັນຍາ Paris ແລ້ວຮູ້ເຫັນວ່າ ໂລກນີ້ຈະມີອຸນຫະພູມທະວີຂຶ້ນເຖິງ 3.9 ອົງສາເຊລຊຽສ Greenpeace ເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຈະປັ່ນຄວັນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ປັ່ນ ຄວັນອອກມາຫຼາຍ ຈະໃຫ້ໂອກາດປ່ຽນແປງ ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແມ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈະບໍ່ປ້ອງກັນການທະວີອຸນຫະພູມທີ່ຈະຮ້ອນຂຶ້ນ 3.9 ອົງສາເ ຊລຊຽສນັ້ນ ແລະ ລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຊີວິດໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ເນດູ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Greenpeace ສຳລັບເຂດອົດສະຕຣາເລຍປາຊີຟິກ ເວົ້າວ່າ ພຶດຕິການຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຂອງລັດຖ ະບານ Scott Morrison ສະໜັບສະໜູນອຸດສາຫະກຳເຊື້ອພະລັງ Fossil ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຫດຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ອີຣານລາຍງານຄວາມຮ້າຍແຮງ ແລະ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຂອງຕົນ ທີ່ທະວີຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ບັດນີ້ນັ້ນມີ ອີກ 39,600 ຄົນ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວ 542 ຄົນ ວານນີ້ ແມ່ນຍ້ອນສາຍພັນແດລຕາ ປະເທດອີຣານມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເກີນ 4 ລ້ານ 1 ແສນຄົນແລ້ວ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 94,000 ຄົນ ທີ່ເປັນຈຳນວນມາກມາຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ Middle East ພົ ນລະເມືອງອີຣານພຽງແຕ່ 3.3 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ຄົນນັບເປັນຫຼາຍພັນຄົນເຕົ້າໂຮມກັນຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ໆກັບຕົວເດແຟລ ໃນກຸງ Paris ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບເອົາການມອບທຸງໂ ອລິມປິກໃຫ້ແກ່ນະຄອນ Paris ທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂອລິມປິກສຸດສົກປີ 2024 ຍົນອາຍພົ່ນລຳໜຶ່ງບິນຜ່ານມາໃນທ້ອງຟ້າ ປ່ອຍຄວັນສີຟ້າ ຂາວ ແລະ ແດງ ຂອງທຸງຊາດຝຣັ່ງເສດອອກມາໃນທ້ອງຟ້າອາກາດຂອງກຸງ Paris ນັ້ນຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນເມື່ອທີ່ໂອລິມປິກໂຕກຽວປິດລົງ ໂດຍພິທີອັນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຊົມເບິ່ງ ຍິງນາງໜຶ່ງຂອງໂຕກຽວເວົ້າວ່າ
In three years I think this coronavirus situation must be better

ເງິນ 7 ອັນ ແລະ ທອງ 22 ອັນ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.75 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,814.66 ດົ່ງຫວຽດນາມ 2,990.44 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.51 ບາດໄທ 7,007.64 ກີບລາວ ມື້ອື່ນແມລເບີນຈະແ ດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ລົມ 9 18 ແຄນເບີຣາ ຊິດນີ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 3 19 10 22 ຕາມລະດັບ Brisbane ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 12 22 Darwin ຈະແດດ 21 33 Perth ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ອາດພະຍຸ 9 15 Adelaide ແລະ Hobart ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 20 6 17 ຕາ ມລຳດັບ